ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດຄືສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເກີນກວ່າທີ່ຈະກ່າວໄດ້ທັງໝົດ ໃຫ້ເຮົາມາພິຈາລະນາຂໍ້ດີຂອງລັງສີນີ້ວ່າເປັນແນວໃດ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາຄືສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເນົ່າ ການທຳລາຍເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການທະນຸຖະໜອມອາຫານ ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດກໍຄືການຕາກແດດ ເພາະແສງແດດສາມາດຂ້າ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອໂລກຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອາຫ ານບູດເນົ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຄົ້ນພົບຢາ ແລະ ສານກັນບູດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄົນສະໄໝກ່ອນໃຊ້ແສງແດດໃນການປິ່ນປົວໂລກທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ໂດຍການນຳເອົາຄົນໄຂ້ໄປຮັບເອົາ ແສງແດດທຸກມື້ ມີການສ້າງສະຖານທີ່ໃນໂຮງໝໍ ເພື່ອຕາກອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຄົນໄຂ້ໃຊ້ ເຊັ່ນ ຕຽງ ເສື່ອ ສາດ ໝອນ ມຸ້ງ ຫຼື ເສື້ອຜ້າສຳລັບຄົນເຈັບ ນີ້ຄືວິທີຂ້າເຊື້ອໂລກທີ່ໄດ້ຜົນດີ ທ່ານຜູ້ຟັງເອງກໍມັກເອົາເສື້ອຜ້ າທີ່ຊັກແລ້ວໄປຕາກແດດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນແມ່ນບໍ່ ເພາະລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດທີ່ໄດ້ຈາກແສງຕາເວັນ ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນ ການໄດ້ຮັບແສງແດດຈຶ່ງມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ເດັກ ນ້ອຍທີ່ມີຕຸ່ມຄັນຄາຍຕາມບໍລິເວນຮ່າງກາຍ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ຖ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບແສງແດດໃນຍາມເຊົ້າ ກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕຸ່ມຄັນຄາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດສຳຜັດຮ່າງກ າຍຂອງຄົນເຮົາ ປະຕິກິລິຍາອັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ປະຕິກິລິຍາອັນຊັບຊ້ອນກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອລັງສີສ່ອງຜ່ານດວງຕາຂອງເຮົາ ກໍຈະເກີດການກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເກີດກ ານປ່ຽນແປງ ຮ່າງກາຍຈະປ່ອຍສານຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງສານເອັນຊາມ ເມື່ອຜິວໜັງຖືກແສງແດດ ຈຸລັງນອກຜິວໜັງຊັ້ນນອກຈະຖືກກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຂັ້ມ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕ້ານທາ ນເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຜິວໜັງທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດ ຈະກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ຂັບໄລ່ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍອອກມາຫຼໍ່ລ້ຽງຜິວໜັງ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາປ່ຽ ນແປງໄຂມັນໃຫ້ເປັນວິຕາມິນດີ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໃນໂຕ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມສົມບູນ ແລ ໃນທະວີບຢູໂຣບສ ະໄໝກ່ອນ ໃນຕົວເມືອງມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ໜາແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຂອງໂລກກະດູກອ່ອນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂາໂຄ້ງງໍ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍເປັນໂລກກ ະດູກນີ້ຄືກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກະດູກແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການຊັກຊວນກັນໃຫ້ກິນນ້ຳມັນຕັບປາທີ່ເຊື່ອວ່າມີວິຕາມິນສູງ ສຳລັບຄົນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ຄົນລາວບໍ່ຈຳເປັນເລີຍ ເພາະເຮົາໄດ້ ຮັບແສງແດດທຸກມື້ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ ເຮົາໄດ້ຮັບແສງແດດຈາກການເຮັດນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຮອດ 10 ໂມງເຊົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮັບເອົາແສງແດດພຽງມື້ລະ 5 ນາທີ ກໍພຽງພໍສຳລັບ ວິຕາມິນດີແລ້ວ ວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ສະສົມແຄລຊຽມໄວ້ໃນກະດູກ ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ມີການສຶກສາຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ ແລ້ວກໍພົບວ່າ ແຄລຊຽມໃນກະດູກເພີ່ມຂຶ້ ນ 15% ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ແຕ່ໃນຮົ່ມ ແຄລຊຽມຫຼຸດລົງ 24% ນອກຈາກນີ້ ການໄດ້ຮັບແສງແດດຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜ່ອຍອີກດ້ວຍ ໃນປະເທດທຸກຍາກ ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໂຕເຫຼືອງ ພໍ່ແມ່ກໍຈະນຳເອົ າເດັກນ້ອຍໄປຮັບແສງແດດ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການດີຂຶ້ນ ເພາະລັງສີຈາກດວງຕາເວັນຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບສານທີ່ມີຊື່ວ່າ ບິລີຣູບິນ ທີ່ມີຢູ່ໃນເລືອດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ນອກຈາກນີ້ ແສງແດດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່ າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ຖ້າມີໂອກາດໄປຮັບແສງແດດຢ່າງເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດລົງໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂົນຍ້າຍນ້ຳຕານກລູໂຄສຈາກກ ະແສເລືອດ ເພື່ອເປັນແປ້ງ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຕັບ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ບາງຄົນຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ມີຊີວິດຊີວາເມື່ອອອກໄປສຳຜັດກັບແສງແດດ ທັງໝົດນີ້ ອາດເປັນເພາະແສງແ ດດເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນອິນໂດຟິນ ຫຼື ຮໍໂມນທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແກ່ຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຮູ້ສຶກສະບາຍ ແລະ ຍັງເປັນຄືກັນກັບຢາກ່ອມປະສາດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າໃນໄລຍະລະດູໜາວ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດແຖບຂົ້ວໂລກທີ່ບໍ່ມີແສງແດດຈະມີອາການຊຶມເສົ້າງ່າຍ ແສງແດດມີຜົນຕໍ່ການພັກຜ່ອນນອນຫຼັບ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍ ແສງແດດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເລັ່ງຜ ະລິດສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າລືມຮັບເອົາແສງແດດເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂດຍສະເພາະແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ແສງແດດຄືເພື່ອນແທ້ຂອງ ມະນຸດ ແລະ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ຮັບແສງຈະຫ່ຽວແຫ້ງແບບໃດ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຊຶມເສົ້າແບບນັ້ນ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອ ກາດໜ້າ ຂໍໄປອາບແດດກ່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກ ຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກ ໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ
ໃໝ່ໆ ພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຍ່ ພຣະອົງລົງມາໄຖ່ຄວາມບາບທັງຫຼາຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ສະນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ການໃຫ້ອະໄພເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມ ຂໍ້ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນກັນຢູ່ສະເໝີວ່າ ແຄ້ນຕ້ອງຊຳລະດ້ວຍແຄ້ນ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ເຫັນວິທີການແກ້ແຄ້ນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງມາກມາຍ ທັງໃນຮູບເງົາຊຶ່ງຍຶດເອົາການແກ້ແຄ້ນມາຜູກພັນເປັນເລື່ອງໃຫ້ໜ້າຄິດໜ້າຊົມ ຄົນເບິ່ງກໍຮູ້ສຶກວ່າມີອາລົມຮ່ວມໄປກັບຕົວເອກຂອງເລື່ອງນັ້ນອີກດ້ ວຍ ແລະໃນຊີວິດຈິງແລ້ວ ຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາກໍເຫັນການແກ້ແຄ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເໝີ ຈົນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ແລະການທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງ ວັນນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າມີເລື່ອງລາວຂອງຊາຍໜຸ່ມຊື່ໂຢເຊບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ພໍ່ຂອງເຂົາຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຮັກກວ່າລູກອີກ 12 ຄົນ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກອ້າຍຂອງເຂົາຈະຂ້າດ້ວຍຄວາມອິດສາ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ນຳໄປຂາຍເປັນ ທາດໃນປະເທດອີຢິບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ກໍຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຂົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມດີ ແມ້ຈະຖືກກັ່ນແກ້ງໂດຍນາຍຜູ້ຍິງທີ່ມີໃຈມັກຢູ່ໃນຕົວຂອງໂຢເຊັບ ແຕ່ກໍຖືກເຂົາປະຕິເສດ ພຽງແຕ່ວ່າຖ້າເຂົາເ ຫັນແກ່ຕົວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນາຍຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນແມ່ທັບອາດຈະຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນສະໜາມລົບຫຼືບໍ່ກໍເປັນໄດ້ ຖ້າເຂົາຈະມີອີ່ຫຍັງກັບນາຍຜູ້ຍິງ ເຂົາກໍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະລ່ຳລວຍເພາະຊັບສົມບັດ ແລະ ເມຍຂອງເຈົ້ ານາຍ ໂຢເຊັບບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງເສຍ ເພາະເຂົາກໍເປັນພຽງແຕ່ທາດຄົນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເອງ ແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງເຂົາ ແລະ ສາມັນສຳນຶກ ມະໂນທຳສຳນຶກຂອງເຂົາ ສູງກວ່າສິ່ງໃດໃນໂລກ ມັ ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຍອມຖືກດ່າວ່າ ແລະ ຖືກເນລະຄຸນ ຈົນໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແມ້ຈະຕົກຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບກະຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການເມດຕາຈາກທຳມ ະໂລງຜູ້ດູແລຄຸກ ຈົນໄດ້ເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນເຂົາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແມ້ຈະຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ເປັນນາຍທຳມະໂລງ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາໄດ້ເປັນຫົວໜ້າດູແລນັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບເລີຍ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມສ າມາດພິເສດ ໃນການທຳນາຍຄວາມຝັນຂອງເພື່ອນນັກໂທດສອງຄົນ ທີ່ໃນອະດີດນັ້ນເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າລາຊະການໃນລາຊະວັງຂອງກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກໂ ທດຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກຂອບໃຈ ໂຢເຊັບກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໂທດຄືກັນ ແຕ່ເມື່ອເພື່ອນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໄປແລ້ວ ເຂົາກໍກັບລືມໂຢເຊັບ ຈົນເວລາຜ່ານໄປໄດ້ 2 ປີເຕັມ ກະສັດຟາໂຣໄດ້ຝັນໄປວ່າ ມີງົວໂຕຈ່ອຍ ໆຈຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກໍມີງົວໂຕຕຸ້ຍໆຈຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກໍເຫັນຮວງເຂົ້າດີຖືກຮວງເຂົ້າລີບກືນກິນ ແຕ່ບໍ່ມີໝໍດູຫຼືໝໍໂຫນຄົນໃດໃນລາຊະວັງຂອງພຣະອົງທີ່ຈະສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍນັ້ນໄດ້ ທາດຮັບໃຊ້ ຂອງຟາໂຣ ຊຶ່ງອະດີດເຄີຍເປັນເພື່ອນກັບໂຢເຊັບ ເຂົາຈຶ່ງຄຶດຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ເຂົາຈຶ່ງທູນຟາໂຣວ່າ ມີຄົນທີ່ເຂົາເຊື່ອວ່າຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນີ້ໄດ້ ກະສັດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນຳຕົວໂຢເຊັບອອກ ມາຈາກຄຸກ ແລະ ແຕ່ງເນື້ອແຕ່ງຕົວໃຫ້ເຂົາ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາເຝົ້າ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມຝັນ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຂໍພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຂົາ ໃຫ້ອະທິບາຍຄວາມຝັນນັ້ນໄດ້ ເຂົາທູນຕໍ່ກະສັດວ່າ ທັງງົວ ແລະ ເຂົ້າ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງດຽວກັນ ຄືອີກ 7 ປີນັບຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ບ້ານເມືອງຈະອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ອີກ 7 ປີຂ້າງໜ້າ ຈະເກີດການອຶດຢາກ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຂົາຈຶ່ງທູນໃຫ້ຟາໂຣຮີບຮັກສາອາຫານໄວ້ສຳລັ ບການອຶດຢາກທີ່ຈະມາເຖິງ ຟາໂຣຮູ້ສຶກດີໃຈຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນຄົນດູແລໃນໂຄງການນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເຖິງນາຍົກຣັດຖະມົນຕຣີ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນຄວາມດີຂອງໂຢເຊັບໄດ້ໃນກາ ນຕອບແທນ ຈາກການເປັນນັກໂທດໄດ້ກັບກາຍມາເປັນເຖິງຣັດຖະມົນຕຣີ ມີອຳນາດຮອງມາຈາກກະສັດ ເຂົາກໍເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ເຂົາຮັກສາອາຫານໄວ້ຢ່າງເຫຼືອເຟືອ ຂະນະທີ່ 7 ປີຕໍ່ມາໄດ້ເກີດຄວາ ມແຫ້ງແລ້ງຕາມທີ່ໄດ້ທຳນາຍຄວາມຝັນເອົາໄວ້ ຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບ ພໍ່ຂອງໂຢເຊັບ ແລະ ຄອບຄົວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເໝືອນກັນ ເມື່ອອາຫານໝົດ ອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບເພື່ອຂໍຊື້ ອາຫານ ຄົນທີ່ພວກເຂົາພົບກໍຄືໂຢເຊັບ ນ້ອງຊາຍທີ່ພວກເຂົາເກືອບຂ້າຕາຍ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຂາຍໄປເປັນທາດ ເມື່ອໂຢເຊັບໄດ້ເຫັນໜ້າພວກອ້າຍ ໃນຖານະທີ່ເຂົາໄດ້ເປັນນາຍົກຣັດຖະມົນຕຣີຂອງມະຫາອຳ ນາດ ເຂົາມີສິດສັ່ງປະຫານຊີວິດຂອງອ້າຍຂອງເຂົາໄດ້ ໃຫ້ສະສົມກັບທີ່ເຂົາເຮັດກັບເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບກັບຄິດແບບກົງກັນຂ້າມ ເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສົ່ງເຂົາໄປຢູ່ໃນປະເທດໃຫຍ່ເພື່ອຕຽມພ້ອມເພື່ອຊ່ວ ຍເຫຼືອຊາວໂລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເອງ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ບັນດາພວກອ້າຍໆຂອງເຂົາ ເຂົາໄດ້ໃຊ້ວິທີກວດສອບເບິ່ງອ້າຍໂດຍບໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາຄືໃຜ ຂະນະທີ່ບັນດາອ້າຍໆຂອງເຂົາຕ່າງກ ະກົ້ມກາບແທບປາຍຕີນຂອງເຂົາ ໂຢເຊັບຄິດເຖິງພໍ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍຂອງເຂົາ ເຂົາຈຶ່ງຊອກວິທີສ້າງເລື່ອງເພື່ອຈະສົ່ງນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍໃຫ້ໄປອີຢິບ ຈົນເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບແນ່ໃຈວ່າ ບັນດາພວກອ້າ ຍທຸກຄົນສຳນຶກຜິດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຮັບໂທດ ແລະ ຄວາມຜິດ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຟ້າວເລົ່າຄວາມຈິງທັງໝົດໃຫ້ອ້າຍ ແລະ ກັບນ້ອງຊາຍຟັງ ຂະນະທີ່ພວກອ້າຍຂອງເຂົາກຳລັງຢ້ານກົວ ຄິດວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນ ກົນກັນ ຂ້າມ ໂຢເຊັບກັບທຳຄວາມດີກັບອ້າຍ ແລະ ກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ໂດຍຮັບເອົາທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຍ້າຍເຂົ້າໄປຕັ້ງຮາກຖານຢູ່ໃນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງປະເທດອີຢິບ ອ້າຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ ວຍຄວາມດີຄວາມຊອບ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວາດລະແວງວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນອີກແລ້ວ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສະແດງແບບຢ່າງຂອງການໃຫ້ອະໄພ ເຮົາມາ ໃຫ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນເຖີ ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ແບບນີ້ ທ່ານກໍຄືຄົນດີແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາ ທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍ ໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ